ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ໃນດ້ານສຸຂະພາບໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ອາດຈະມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຖືກມອງຂ້າມໄປ ຄືວ່າສະຖາບັນສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການອົດ ສະຕຣາລີ Australian Institute of Health and Welfare ເວົ້າວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຖືກປິ່ນປົວກ່ຽວກັບການໃຊ້ສອຍສຸລາໄປໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ດີ ແມ່ນມີຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າຄົນທີ່ຖືກປິ່ນປົວຍ້ອນຢູກຢາຕ່າງໆ ໜັງສືລາຍງານຂອງສະຖາບັນດັ່ງ ກ່າວ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ຖືກປິ່ນປົວຍ້ອນຢູກຢາຕ່າງໆ ທະວີຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 6 ເທົ່າ ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ຮອດປີ 2014-15 ເຊັ່ນວ່າຢາໄອສ໌ ຫຼື ຢາບ້າ ແອມຟີຕາມີນ ຄົນໃນປະເທດອົດ ສະຕຣາລີຫຼາຍຂຶ້ນ ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການໃຊ້ສອຍຢູກຢາ ແລະ ສຸລາໄປໃນແງ່ທີ່ບໍ່ຈົບດີ ຄືນີ້ມີຫຼາຍກວ່າໃນຄາວ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທີ່ການປິ່ນປົວກ່ຽວກັບການໃຊ້ສຸລາເປັນສິ່ງທີ່ຖືກປິ່ນປົວເປັນສ່ວ ນໃຫຍ່ ໜັງສືລາຍງານຂອງສະຖາບັນສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການ

ໃນ 12 ເປີເຊັນຂອງການປິ່ນປົວຕ່າງໆ ທີ່ຄົນທັງຫຼາຍຖືກປິ່ນປົວ ແຕ່ການປິ່ນປົວມີຫຼຸດລົງສຳລັບສຸລາ ແລະ ມັນເຄີຍເປັນສິ່ງຫຼັກໆທີ່ຖືກຫ່ວງໃຍນຳ ມັນຫຼຸດລົງຈາກ 48 ເປີເຊັນມາເປັນ 36 ເປີເຊັນ ນີ້ເປັນໄປຮຽງຂ້າ ງກັບການຫ່ວງໃຍທີ່ການປິ່ນປົວກ່ຽວກັບຢູກຢາອື່ນທະວີຂຶ້ນ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີປະມານ 137,000 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີຂຶ້ນໄປ ຫາເອົາການປິ່ນປົວກ່ຽວກັບການໃຊ້ສອຍຢູກຢາ ແລະ ສຸລາໃນປີ 2018-19 ນີ້ແມ່ນທະວີຂຶ້ນ 19 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ຫາເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອປິ່ນປົວແຕ່ປີ 2014-15 ມາ ການປິ່ນປົວກ່ຽວກັບຢູກຢາປະເພດຢາບ້າ ແມ່ນທະວີຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ສຸດຈາກ 10,000 ລາຍ ມາເປັນ 58,200 ລາຍ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຮອດປີ 2018-19

This is really an underserved area at the moment. So as demand increases, we also have to increase our treatment space ການປິ່ນປົວທີ່ມີຢູ່ແມ່ນບໍ່ທັນການກັບການຕ້ອງການຕ່າງໆ 50 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຫາເອົາການປິ່ນປົວກ່ຽວກັບຢູກຢາ ແລະ ສຸລາ ແມ່ນຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸ 20-39 ປີ ຄົນໃນປະເທດອົດສ ະຕຣາລີໃນຂັ້ນອາຍຸ 40 ປີ ຕົກເປັນ 35 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີທີ່ຖືກປິ່ນປົວ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນການປິ່ນປົວສຸລາ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ເປັນຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍແມ່ນຄົງເປັນພວກທີ່ຫາເອົາການປິ່ນປົວໃນດ້ານ ການຊ່ອຍ ກັນຊາ ເກືອບ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຄົນທີ່ຖືກປິ່ນປົວກ່ຽວກັບກັນຊາແມ່ນພວກອາຍຸ 10-59 ປີ 1 ສ່ວນ 6 ທີ່ຫາເອົາການປິ່ນປົວແມ່ນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍທີ່ຄົນອາບູຈີໂນຄົງເປັນຄົນທີ່ຫາເອົາການປິ່ນ ປົວຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ

ທະວີຂຶ້ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະກໍເປັນຈຳພວກທີ່ຕ້ອງການວິທີການຫຼາຍຢ່າງຕື່ມອີກເພື່ອປິ່ນປົວ ດຣ. Chris Moy ທ່ານໝໍທົ່ວໄປທີ່ກໍເປັນປະທານຂອງສະມາຄົມການແພດອົດສະຕຣາເລຍ AMA ໃນລັດຊາວອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ອອກມາຫາເອົາການປິ່ນປົວ ແມ່ນວ່າການລໍຖ້າການປິ່ນປົວຢ່າງຍາວນານ ແມ່ນເປັ ນບັນຫາອັນສຳຄັນ